SBS Radio ລາວ ປະເທດໄທເປັນປະເທດໃຫຍ່ ທີ່ຕິດກັບສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ທີ່ເປັນປະເທດນ້ອຍ ແລະ ມີພົນລະເມືອງນ້ອຍ ແລະ ຕະຫຼອດມາແຕ່ໃດໆ ປະເທດໄທຊ່ວຍເຫຼືອສາທາລະນະລັ ດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ຕົກມາບັດນີ້ ເມື່ອທີ່ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ປະເທດໄທຖືກບຸກລຸກໂດຍແມ່ພະຍາດໂຄວິດ-19 ປະເທດໄທກໍບໍ່ໄດ້ປະລະຖິ້ມສາທາລະ ນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ນຳເອົາການຊ່ວຍເຫຼືອໄປຊ່ວຍຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ໃນຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ຈັງຫວັດມຸກດາຫານຂອງປະເທດໄທ ທີ່ຕົງກັນຂ້າມກັບເມືອງສະຫວັນນະເຂດຂອງສາທາລ ະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ສົ່ງມອບອຸປະກອນການແພດຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ພະແນກສາທາລະນະສຸກຂອງແຂວງສະຫວັນນະເຂດ ຊຶ່ງກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ ທ່ານ ສົມດີ ມີໄຊ ຈາກຂົງເຂດແມ່ນ້ຳຂອງ ລ າຍງານມາໃຫ້ຮູ້ວ່າ

ແລະ ສຳນັກການສາທາລະນະສຸກຈັງຫວັດຊາຍແດນ ທັງ 3 ປະເທດນີ້ເນາະ ສຳລັບອຸປະກອນການແພດທີ່ທາງຈັງຫວັດມຸກດາຫານກະໄດ້ມອບເທື່ອນີ້ເນາະ ກະມີຢູ່ 4 ລາຍການ ໂອ ກະແປວ່າເພິ່ນມອບອຸປະກ ອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ລາວນີ້ ປະມານ 31 ຊິ້ນ ຫຼືວ່າ 31 ອັນ 31 ຢ່າງວ່າຊັ້ນເຖາະ ຂໍຖາມທ່ານແດ່ວ່າ ອຸປະກອນຕ່າງໆ 31 ຢ່າງ ທີ່ເພິ່ນມອບໃຫ້ນີ້ນະ ມີຫຍັງແດ່ ບໍ່ແມ່ນມີແຕ່ມີດຕັດ ຕະໄກ ຫຼືວ່າຜ້າພັນບາດຊື່ໆບໍ ອັນນີ້ເນາະກະ ມີ

ທາງກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈັດງົບປະມານໃຫ້ກັບທາງຈັງຫວັດມຸກດາຫານ ໂດຍສາທາລະນະສຸກຈັງຫວັດເປັນຜູ້ຈັດຫາເຄື່ອງໄມ້ເຄື່ອງມືຕົງນີ້ໃຫ້ເນາະ ຄັນຊິເວົ້າລະມັນກະບໍ່ຫຼາຍ ດ້ວຍນີ້ມັນແມ່ນສຳ ລັບສະຫວັນນະເຂດເອງວ່າຊັ້ນເຖາະ ແລ້ວການຊ່ວຍເຫຼືອຕ່າງໆນີ້ ທີ່ວ່າມອບໃຫ້ນີ້ນະ ດ້ວຍເຫດນີ້ນີ້ ຂໍຖາມແດ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ຈັງຫວັດມຸກດາຫານໄປມອບໃຫ້ສະຫວັນນະເຂດນີ້ນະ ແມ່ນອຸປະກອນທີ່ວ່າສະຫວັນນ ະເຂດສະເໜີມາ ຫຼືບໍ່ເນາະ